سورت نور شروع ٿي ۽ پنجين نمبر آيت چوٿين نمبر ۽ پنجين نمبر پڙهي سون هينئر ڪهڙي ٽيون ۽ چوٿون ۽ پنجون هاڻي پهرين آيت جيڪا ان ۾ ۾ ته الله تعاليٰ ڄڻ هڪڙو جيئن انٽروڊڪشن هجي يا ڇا چئجي اوپننگ اسٽيٽمنٽ آهي ته هي سورت آهي جيڪا اسان نازل ڪئي وئي آهي نازل ڪئي اٿون اسان ۽ فرض ڪئي اٿون اسان ان جي جيڪو آهي سو ڳالهيون

پهرين تمام سخت ۾ سخت ڳالهه ان کان پوء ان کان پوء نيڪسٽ سخت ان کان پوء نيڪسٽ سخت ڳالهه اها ٿي آهي مطلب ڇو اهڙي نموني سان سخت ترين ڳالهه ها ان ان جو هڪڙو طريقو اهو سمجهو ته پنهنجو هڪڙو هر ڪو ڳالهه الله تعاليٰ جو حڪم آهي جيڪو به ڪم شروع ڪيو اهو بسم الله الرحمان الرحيم سان شروع ڪيو بسم الله الرحمان الرحيم بسم الله الرحمان الرحيم سان شروع ڪيو الرحمان الرحيم به ان ۾ اچي ويو، الله جو نالو به اچي ويو ۽ الله جو اسم به اچي ويو، سڄي ڳالهه اچي وئي، ان سان ماڻهو هر ڪو ڪم شروع ڪري ٿو. پر هاڻي جڏهن ماڻهو ذبح ڪري ٿو ڪا مرغي ڪي ڪو ڪڪڙ ڪي پنهنجو گهٽو ڪي رڍ ڪي ڳئون ڪي مينهن ڪي اٺ ڪي جيڪو به توهان کي هاٿي ذبح نه ڪجائو باقي اٺ تائين ايستائين اجازت آهي پوء هاڻي اهو مطلب ٻيا جانور نه ڪتو ٻلو نه پر جيڪو حلال جيڪي آهن ان کي ذبح ڪرڻ جيڪو آهي سو بسم الله الرحمان الرحيم سان ڪونه ڪبو ان کان چئبو بسم الله الله اڪبر سبحان الله بسم الله الله اڪبر بسم الله الله اڪبر سخت وڏي ڳالهه ان ڪري جو رحمان ۽ رحيم جي هتي ضرورت ڪونهي رحم رحمان کي رحم ڪبو ته هو هن کي ڇا لاء ذبح ڪبو ذبح ڪري ڪونه سگهبو ذبح ڪرڻ ۾ رحمان رحيم جا لفظ استعمال نه ڪبا اهڙي نموني سان سورت توبه جيڪا آهي سا سخت ڇا جي لاء نياپو هيو پنهنجو ڪافرن جي لاء هن وقت کان پوء ٻي چار مهينن گذري وڃڻ کان پوء وري هتي نه اچجو پنهنجو حج جي لاء مکي مکي ۾ داخل نه ٿجو ۽ اها ڳالهه هاڻ ايڏي سخت ڳالهه، جيڪڏهن پهرين نرم ڳالهيون ڪبيون هيون ۽ نرم هي هي ته هڪڙي محفل ڄڻ نرمي واري ٿي ويندي هلي ۽ سختي واري ڳالهه جيڪا آهي سي ائين آئي وئي ٿي ويندي هلي ائين جيڪڏهن مطلب ته انهيء نموني سان سورت نور ۾ پهرين ڪجي ها کائڻ پيئڻ جون ڳالهيون سائين بس پرائي گهر گهر ۾ کائو ٿا کائو ٿا فلاڻي گهر ۾ کائي سگهو ٿا پوء وري اچن ها پردي جون ڳالهيون پوء وري اچن ها پنهنجو تهمت جون ڳالهيون پوء وري اچن ها افڪ جون ڳالهيون پوء وري اچن ها پنهنجو اهي ڳالهيون زنا جون پوء زنا جي ڳالهه ڍرلي ٿي وڃي ها مطلب ته هڪڙو انهي منجهان سختي انهي منجهان جيڪا شدت آهي انهي منجهان جيڪو اثر آهي جيڪو امپيڪٽ آهي امپيڪٽ جيڪو ڇا چئبو آهي امپيڪٽ جيڪو آهي ان جو اهو گهٽ ٿي وڃي هليو آهي اهو انهيء ڪري پهرين ڳالهه تمام سخت جو ماڻهو هوش حواس خطا ٿي وڃن ٿا ڳالهه ٻڌندي ئي ان کان پوء ماڻهو توجهه سان صحيح سان ڳالهه ٻڌي ته الله تعاليٰ چوي ڇا ٿو ڪهڙي آ ماڻهو چي آ آ آ واء واء واء واء واء ٿيندي وئي هلي ڳالهه ته پوء ماڻهو ڪير ٻڌندو هي تمام سخت قسم جي ڳالهه انهيء ڪري شروع ٿي وئي هلي جو زنا جي ڳالهه ٿي هاڻي پهرين آيت پاڻ زنا جي پڙهيسون ته ان تي سؤ پنهنجو ان کي هڻبا ڇا جيڪو به ڪوڙا چئجي يا ڇا چئجي لٺ چئجي يا چابڪ چئجي يا ڇا چئجي جيڪو به اهو لڳندا پوء اهو به ٿورو وضاحت ڪئي سون الحمد لله اڳ ۾ ته پنهنجو رجم جي به ڳالهه هئي ۽ پوء پنهنجو اها رجم جي ڳالهه ڪيئن ڪونهي ڇا ڪانهي ۽ ڪٿي آهي ڪٿي نه آهي وري اها ڳالهه سڄي ٿي وئي هاڻي جيڪو آهي پاڻ آيت پڙهيسون ته ان ماڻهو کان پنهنجو

هاڻي اهو مطلب ڪروئل ٿيو ٽو بي ڪائنڊ جيڪڏهن ماڻهو پهرين ڪائنڊ ٿيندو وئي ڪروئلٽي ته ڪري ڪونه سگهندو ان ڪري پهرين ٻيو ٽو بي ته اها اها ان ۾ سختي جڏهن اچي ٿي ظاهر آهي سزا آهي ته جج ويٺو آهي هاڻي جج کي سزا ڏيڻي آهي پوء هو چوندو آهه آئون نرم ٿو ڪريان هان ائين ٿو ڪريان هون ٿو ڪريان پوء هاڻي اهو حال ٿيندو جو هتي جيڪي قاتل آهن اسانجي هنن ملڪن ۾ جي آڪلنڊ نيوزيلينڊ فلاڻو نور محسن صفا فساد سڄو جيڪي قاتل آهن سي وڃن هليا اهي جيڪي مقتول آهن انهن تي سڄو ڏوهه چڙهيو ٿو وڃي لا حول ولا قوت مارج ويچارا ڊيري وارا جيڪي سک آهن ويچارا هندو آهن الائي ڪير آهن انهن کي ماريو وڃن روز ڇورا ڇورا ئي وڃن سان ڏهن پندرهن يارهن ٻارهن سالن وارا هو ٻار ڇوڪرو جيڪو آ چئبو هن تي ته اسين سختي ڪري ته ڪونه ٿا سگهون هي بس ڇٽو هي وري پڻس وٽ وڃي گهر وڃي ويهي ڀئي هي جيڪو اهو مري ويو هليو اهو به اسان ڇو هن سان منهن ڏنائين ڇو اهو دڪان کوليو اٿس مين صاحب ڇو اهو اهو ڪيو اٿس ڇو هيئن ڪيو اٿس هاڻي پوليس جو سڄو آرگيومينٽ جيڪو آهي سو انهي طرح سان هاڻي ڪيئن اٿئي انهي ڳالهه کي منهن ڏبو هاڻي ان کان پوء فرمائي ٿو ته ٻي ڳالهه ان ۾ جيڪا اها ٿيندي رافت ڪون ڪبي ان سان مهرباني يا ان ۾ نرمي يا مطلب ته رحم جي ڳالهه ڪون ٿيندي ان ۾ سختي جي ڳالهه ٿيندي وليشهد عذابهما طائفة من المومنين ته مومنن منجهان هڪڙو گروپ مکي ماڻهو هجن جيڪي اها واقعي ڏسن جيئن توهان ڳجهه ڳوهه ۾ ڪو ڪم ڪري ڇڏيو ڇو اسان به ان کي چئي ڇڏيو ڇو جو هو هيئن هو ڇو جو هو هيئن هو اهڙي ڪو ڪوئي ڳالهه نه خبر هجي توهان ڇا ٿا ڪيو ڇو ڪيو اٿو ڪهڙو سبب هجي مطلب ته رڳو اهو انهي جي لاء به ته هن سان ظلم نه ٿيو هجي جيڪڏهن ظلم ٿيو هوندو ته نيٺ کلندو ڳالهه ٿيندي ته ڀئي هنن ته ههڙي نموني سان هن کي ماري ڇڏيو ويندو هن کي ڪو مطلب ڏوهي ڪونه هو هن کي ته ايئن ماري ڇڏيائون ته پوء مطلب ته اها پڌري ٿي پوندي ڳالهه، مطلب جيڪو ان کي يا ته روڪي سگهجي، روڪي نه ٿو سگهجي ته به بنا پوء ڪنهن وقت ته پڌري ٿي ڪجي ته بابا هي ته ظلم ڪيو آهي هنن، مطلب فلاڻي کي ماڻهو، ماڻهو کي ماري ڇڏيون، ڦاسي ڏئي ڇڏيون، اهڙي هيئن ٿي ڪري ڇڏيون، هاڻ مطلب ته مان اها ڳالهه ڪونه ٿو ڪريان ورائي جو ماڻهن کي اعتراض ٿو ٿئي، پر سوال آهي ته پوء مطلب ته ان ۾ هڪڙو گروپ هجي جيڪو ڏسي اکين سان، نه ائين لڪ لڪ ۾ سائين پنهنجي صبغت الله شاهه کي لڪ لڪ ۾ بس ان کي ڦاسي ڏئي ڇڏيائون ڀئي ڪير هئا ماڻهو جيڪي ڏٺ هو ڇا هو ان جا نالا ٻڌايو اسان کي توهان جي مطلب سڄي ان ۾ نالا ڪونه پر هو هن کان غلطي سان جيڪو آهي ڇا نالو شفيع احمد الاء ڇا به اسان جو نالو آهي ڊپٽي جيڪو چوڌري ان ان لکي ڇڏيو آهي فلاڻا هي ٻه ماڻهو هئا شاهد هئا هتي مشير هئا مشير مشير هئا اهي فلاڻا فلاڻا ماڻهو هاڻي اهو ڪاغذ ڪٿي هٿ اچي ٻئي ڪنهن کي خبر ڪونهي ته ڀاء ڪير هئا ڏسڻ وارا ڪير هئا ٻڌڻ وارا ڪير هئا پوء ويٺا پراوا نالا وٺن پوء هن ڪيو هن ڪيو ته ڀاء ماڻهو اها ڳالهه پڌري ڪري سڄي دنيا کي خبر هجي فلاڻا فلاڻا ماڻهو موجود هئا فلاڻو ڊاڪٽر هو فلاڻو مئجسٽريٽ هو فلاڻو اهو فلاڻو اهو ته اهو خبر ته هجي نه هڪڙو طائفة من ال منڪم توهان منجهان نه ته ڪافر ڪافر پاڻ ۾ ملي سوئي ۽ پنهنجو مسلمان ماڻهو کي شهيد ڪري وصيت به جيڪا آهي ته يوٿ ينگ جيڪو هو اهو پاڻ ئي لکي آهي اڙي ڀيڻا اتي ڪو ٻيو مسلمان ڪو هو هي مسلمان کي ته ڦاسي ٿا ڏيو صبغت الله شاهه سوريه بادشاهه کي ۽ هن کي وصيت جيڪا لکيو مسلمان مومن هجي ان جي سامهون لکي اهو شاهدي ڏئي ته هي برابر وصيت هن لکي آهي ۽ منهنجي سامهون لکي آهي ڀيڻا توهان ڪافر ماڻهو توهان تي ڪهڙو اعتبار سڄو ڪوڙو ڪيس ڪيو ۽ وري توهان تي اسين اعتبار ڪنداسون ته هي جيڪا وصيت هن لکي آهي سو سولي ڪري لکي اٿو ان ڪري وصيت لکڻ جيڪا مطلب ته ان ۾ شاهد هئڻ منکم توهان منجهان يعني مومن مسلمانن مومن منجهان ماڻهو اتي هئڻ موجود لازمي آهي طائفة من المومنين يا نه ڪافرن جي حڪومت آهي ته ڀلا ڪو ته گروپ هجي مومنن جو جيڪڏهن ڪافر ئي ٻيا سڀ هجن ته هڪڙو اڌ ڪو مسلمان به هجن جيڪو ڏسي ته ڀئي آئون برابر مسلمان هوس منهنجي سامهون جو ٿيو اهو ماڻهو شهادت ڏئي ته ها برابر منهنجي سامهون ٿيو ۽ هو جيڪي مري ويا ويچارا ٻئي ڄڻا هن جا نالا هاڻي اسان کي خبر آهي ڪتاب ۾ وجهي ڇڏيا آهن مون، پر بس سوال آهي ته اهي ته ويچارا مري ويا او چپ چاپ منجهه گذاري ويا، چي اسين نالو ٻڌائينداسون ته اسان ڏٺو هو ته پوء ته اسان کي ماڳهين ڪندا خوار مطلب تمام خراب ڪم ٿيندو پوء هو ويچارا چپ چاپ مري ويا هليا بس هاڻي هن الله تعالي انهن کي به مري هو هنن هٿ سان ڪونه ماريو پر مارڻ ظالمن ماريو جن ماريو پر اهو ته موجود هئا مشير هنن کي نالا لکي ڇڏيائون ته بابا هي فلاڻا ٻه ماڻهو هئا هنن ڏٺو

او مشرڪ ته هاڻي زاني جيڪو آهي سو نٿو ڪري سگهي ڪنهن سان شادي سواء زاني عورت يعني جيڪڏهن جهڙي نموني جو هوندو تهڙي ئي نموني جو ان ۾ هڪڙي ته اسان کي ڳالهه ته جيڪو طيب آهي اڳتي ايندي آهي ته خبيثات خبيثين و طيبين طيبات وغيره وغيره ته اهو مطلب جيڪو پاڪ ماڻهو آهي ان کي زالون پاڪ جيڪي زالون پاڪ آهن انهن کي پاڪ مرد کپن، هيئن نه ته زناڪار مرد بنا ڏئي ڇڏجي سٺي عورت کي ته وري مطلب ته اهڙي نموني ابتو سبتو جو ڪم ڄاڻي ٻجهي ڀئي هڪڙو ماڻهو هڪڙو زنا آهي زناڪار آهي بس بڇڙو تمام آهي هاڻي هوا ماڻهو لکيا به اٿئون ڪتاب وري اسان جا مطلب ته سڃاڻو آهن ڪتاب لکي ڪيئي ڪتاب لکي ڇڏيائون مون هيئن به ڪيو مون هيئن به ڪيو مون هيئن به ڌوڙ منهن ۾ پاتي سڄي ڳالهه ڳل هڙي وڻ اهڙو زناڪار ماڻهو ان کي توهان شادي ٿا ڪرايو ته مطلب ته لکيو پڌرو پڌرو ماڻهو جيڪو بڇڙو ماڻهو ٻيو هاڻي ڪو غلطي سان ٿي وئي هلي ڀلا ڌوڙ منهن ۾ پاتي وري الله کان ٻاڏائي وئي ستار العيوب غفار آهي سو اها به ڳالهه هئي وري ان تي پنهنجو هٺ ڪرڻ وري وڏائي ڪرڻ پنهنجي بڇڙائي جي ڪم تي اهو هڪڙو تمام وڌيڪ خراب بڇڙو ۽ وري پويان لکي پنهنجي هٿ سان الله تعاليٰ جي ڪتاب کان اڳ ۾ ئي پنهنجي ئي ڪتاب ۾ لکي ويو هليو ته هاڻي الله وري مون کي ڇا ڪندو ڀلي دنيا هاڻ اهو سائين اهو ته ايٽيٽيوڊ هڪڙو الله تعاليٰ جي طرف جيڪو انسان جو ته اهو جيڪو آهي تمام هڪڙو بڇڙو ايٽيٽيوڊ آهي الله تعاليٰ چوندو آئون ته ستار العيوب آهيان غفار الذنوب آهيان منهنجو تنهنجي اوگهڙ مون اگهاڙي ڪونه ڪئي هاڻي تون پ پاڻ ئي پاڻ کي ٿو اگهاڙو ڪرين سڄي دنيا جي آڏو ته پوء هاڻ هل يار توکي آئون سڄي دنيا جي اڃا اڳيان ٿو پيش ڪريان تنهنجو ڪيئن ٿو ڪم ٿئي هاڻ اهو ٿيو مطلب ته اهو زاني زاني مشرڪ مشرڪ هاڻ هن ۾ هڪڙي مشرڪ جي شادي جي ڳالهه ٻئي ٻئي هنڌ مطلب آهي جيڪي اهل ڪتاب آهن انهن سان شادي ڪري سگهو ٿا انهن جو کاڌو توهان کائي سگهو ٿا سورت نساء ۾ يا ڪٿي هن ٻئي هنڌ آيو جيڪو لفظ مائده ۾ سورت ۾ شايد پوء هاڻي مون کي آئون حافظ ڪونه آهيان قرآن جون آيتون سڀ ياد ڪونهن پر مطلب ته اهو آيو ته ڀئي ان جو کاڌو به توهان تي حلال آهي ان جي عورتن سان به توهان شادي ڪري سگهو ٿا هاڻي اها ڳالهه ٿي اسان جي لاء پر هاڻي اهو مطلب ڪونه ٿيو ته مطلب ته مشرڪ ماڻهو جيڪو آهي ته هاڻي اهل ڪتاب سڀ اهل ڪتاب اسين سمجهون ٿا ڪرسچن ۽ يهودين ٻنهي کي پر يهودي جيڪو اهل ڪتاب آهي اهو موحد آهي ان سينس ۾ ته هو الله هڪڙي کي مڃي ٿو، جيڪڏهن مڃي ٿو ته، جيڪڏهن نه ٿو مڃي ته پوء ڪنهن کي به نه ٿو مڃي، الله ڪو آهي ئي ڪونه ڪو صفا يعني يهودي جو طريقو اهو آهي يعني هڪڙي کان ڇٽو ته پوء ڪو به ڪونهي زيرو تي پهتو لا الاهه تي پهتو الا الله ڇٽو ان جو پر جيڪڏهن پنهنجو ڪرسچن آهي ته پوء هو ٽي ان جا آهن ئي آهن ۽ پٽ جيڪو آهي سو پيء کان وڏو آهي سمجهو ۽ پٽ معتبر آهي وري پيء تي مٿي حامي آهي هاڻي ايترو مطلب جو نه رڳو شرڪ ٿو ڪري پر هو جيڪو جيڪو هيٺيون آهي ان کي مٿان غالب ٿو ڪري الله تعالا جي مٿان ته هاڻي اهڙو ته مطلب مشرڪ ته ٿيو ئي ٿيو هاڻي هن کي ڇا چئجي مطلب اهلي توهان اهلي ڪتاب پاڻ کي سڏايو جيڪي وڻيس سڏايو پر الله تعالا جي ڪتاب ۾ ته توهان مشرڪ آهيو جو چئو ٿا ٽي آهن خدا هڪڙو آهي ٽي هڪڙي صورت آهي فلاڻ آهي هيئن آهي هاڻي اهي کوپڙا ويٺا ڀڃايو ٻارن کي پر ٻار به ڪونه ٿا مڃين هاڻي سڀئي جيڪي پهرين جيڪو ماڻهو مسلمان ٿئي ٿو چئي ٿو هي مونکي سمجهه ۾ ڪونه ٿو اچي ته ٽي ڪيئن ٿا هڪ ٿين هڪ ڪيئن ٿو ٽي ٿين هاڻي اهو ڪيئن ٿو ٿئي اهو ڪم هاڻي اهو عقل جيڪو آهي هنن جو اڃا چرخ آهي هوا آسمان تي پهتا آهن هاڻي هينئر موڪليو اٿائون هڪڙو جو الاء ڇا چئبو آهي جيڪو جهاز اهو ويندو مٿي جهاز نه پر الاء ڇا آهي اهو جيڪو

ڪو حياء ڪون ماڻهو کي ته ٿئي الله تعالي قرآن شريف ۾ چئي ٿو ته زمين ڦاٽي پئي آسمان هوند ڦاٽي پئي جبل هوند ڦاٽي پئي اهڙا اهڙا لفظ توهان ڪڍو ٿا هيڏي وڏي ڳالهه آئون پٽ ڪندس ڪو مون کي ڪهڙو آئون محتاج آهيان پنهنجي پٽ جو پٽ اهو جيڪو ماڻهو چوندو ڀئي پيريء ۾ ويندا مون کي اهو پٽ منهنجي ڪم ته ايندو سمجهو تنهن ڪري اهو محتاج آهي انهي ڪري هن کي به ضرورت آهي ته ڀئي منهنجي پروجني رهي پر الله تعاليٰ ڪون منهنجي پروجني رهي آئون پٽ ڄڻيندو وتان سمجهو پوء پويان پئي هلي منهنجي پراجني. انهيء ڪري اها ڳالهه ته هو باطل تي جيڪي نصارا آهن سي مشرڪ آهن ۽ سورة بينه ۾ پڌرو پڌرو ته لم يڪن الذين ڪفروا من اهل الڪفروا من اهل الڪتاب والمشرڪين ۽ اڳتي به جيڪو آهي سو اهو آيو ته ڪفروا من اهل الڪتاب شر البريه شر ڇا جيڪي آهن تمام بڇڙي خلقت آهن ته هاڻي اهڙي بڇڙي خلقت سان شادي ڪرڻ مطلب ته پوء جيڪڏهن هو ايمان آڻي ٿي مائي ته پوء کڻي پر وري خصوصاً پنهنجي عورت هنن جي حوالي ڪري ڇڏجي جيڪي الله کي گهٽ ۽ عيسيٰ کي مٿي ٿا ڪن حضرت عيسيٰ عليه السلام کي انهيء تي حاوي ٿا ڪري ڇڏن انهيء جي گهر ۾ پرڻائي ڏجي پنهنجي هٿ سان ته وٺو ڀائي توهان کي ٿا ڏيون ڇو جو اهل ڪتاب آهيو توهين به هاڻي اسان جي مائي به اهو اسان جي شريعت ۾ هونء ئي پهرين ڏينهن کان وٺي منع آهي ته توهان جي عورت نه وڃي ڇو جو هو ته ڪنهن نه ڪنهن وقت ويٺو ڳالهه ڪندو ته پنهنجو

هو پنهنجي زال پنهنجي ڌيء جيڪا آهي ڏئي ڇڏي ويندا هڪڙي ڪافرن جي حوالي ڪري ڇڏي تنهن ڪري ڪي ماڻهو جيڪي هاڻي اڄڪلهه اسان جا ماڻهو پرڻائين ٿا پنهنجون ڇوڪريون پوء وري ويٺا لاجڪ ڪڍندا ويٺا آرگيومينٽ ڪندا ته سائين پوء هي ته مومن آهن پوء فلاڻي هنڌ آيت جيڪا لکي پئي آهي ته پوء انهن کي ڪو خطرو ڪونهي هي ڪونهي خطرو ڪونهي جيڪڏهن الله کي هڪڙو ڪري مڃن ٿا پوء خطرو ئي ڪونهي ڪو آخرت کي مڃن ٿا ڪو خطرو ئي ڪونهي ڪو انهن کي پوء ڀلي يهودي هجي نصارو هجي هي ٻئي چئي ٻئي ڳالهيون جيڪي آهن ضروري آهن

ته ڀئي لڇڻ هنن جا اهڙا آهن پنهنجو جيڪڏهن اهڙا آهن ته پوء هاڻي توهان پنهنجي ڌيء هن کي پرڻائي ڏيو ته هاڻ پوء اسان ڇا ڪنداسون ڀلي پيا پرڻايو جتي وڻي اتي وڃي پرڻايو جيئن وڻي تيئن ڪريو پوء هاڻي اسان کان وري فتوا نه پڇجو اسان ڪو فت مفتي ڪونه ويٺا آهيون هاڻي بهرحال اها ڳالهه ٿي ڪئيسون هاڻي ته الزاني لا ينڪح الا زانيتن او مشرڪتن والزانية لا ينڪحها الا زانن او مشرڪن

ته تورات تي ٿا هلن يا حضرت عيسيٰ عليه السلام جي دين تي ٿا هلن پوء دين تي انهن تي به نٿا هلن هو سيڪيولر آهن فلاڻا آهن هي آهن ماڻهو چئي ٿو هو ته سيڪيولر آهي سيڪيولر آهي ته هو ته ڪنهن به دين تي ڪونه ويهندا پوء هاڻ هو ته بنا پوء هڪڙي معنيٰ ۾ ته سڀ سڀني کان بڇڙو هو آهي جيڪو ڪنهن به دين تي ڪونهي نه ڪو بنا هندو آهي نه ڪو ٻڌي آهي نه ڪو مسلمان آهي نه ڪو مجوسي آهي نه ڪو ڪنهن به دين تي ڪونهي الله کي مڃي ٺپ ڪونه ٿو پوء هاڻي اهڙي ماڻهو کي ڇا ڪبو ان سان شادي ڪرائي ڏيندؤ پنهنجي ڌيء ته پاڻ ڀلي ڏيو پوء پاڻ ڄاڻو مون کي نه چئجو هاڻي پوء والذين يرمون المحصنات هاڻي هتان ٿي ڳالهه هلي پنهنجو جيڪي تهمت هڻن ٿا رميٰ رميٰ يرمي رميا هڻڻ اڇلي هڻڻ پر اذا رميت جڏهن تو اڇليو ته الله اڇليو ۽ تو ڪونه اڇليو مطلب ته تو جيڪو ڌڪ کنيو ته هاڻي هي رميٰ يرمون معنيٰ تهمت اڇلي هڻڻ هڪ ڪنهن ماڻهو تي ڀئي اڇلي اها ان سينس ۾ جي يرمون جو لفظ ائين ٿو اچي يرمون المحصنات جيڪي پاڪ باز عورتون آهن پاڪ عورتون آهن مطهر عورتون آهن پنهنجو انهن تي الزام جيڪو هڻي ٿو تهمت هڻي ٿو پهرين اهو جنرل قسم جي ڳالهه هاڻ ٿي اچي والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء پوء جيڪڏهن چار شهه شاهد نه ٿو آڻي ته هڪڙو ماڻهو آهي يا ٻه آهن يا ٽي آهن چار تهمت هڻن ٿا پر پوء شاهد شاهد انهي معنيٰ ۾ جيڪا معنيٰ سورت نساء جي آيت منجهه پندرهين ۾ اچي ويو هليو پندرهين آيت آهي اتي سورت نساء ۾ ته ههڙي نموني سان شاهد اچن، شاهد اهي اچن جن ڏٺو هجي، جن ڏٺو هجي پنهنجي اکين سان. هاڻ اسان ننڍي هوندي ڪهاڻي ٻڌندا هئاسون، چي بابا ڪنين سوئي ڳالهه تي اعتبار نه ڪجي، اکين ڏٺي تي ويچار ڪجي. اکين ڏٺي تي ويچار ڪجي ان جو مطلب ڇا؟ پوء ان ۾ ڪهاڻي ايندي ته هو فلاڻو هيئن ٿيو، پوء بادشاهه هو ستو پيو، وري پوء هو جهاڙو ڏيڻ واري هوء اچي ستي پئي الائي ڇا ڪير هو ستو پيو، پوء هيئن ٿيو هيئن ٿيو هيئن ٿيو. پوء معنيٰ اکين سان ڏٺو اها ڳالهه ان تي به ويچار ڪجي ويچار ڪجي ته اها ڳالهه ڪيئن ٿي ڇا ٿي ان جي به انويسٽيگيشن ڪجي ته ڀئي اها ڳالهه هو مرد به ستو پيو عورت به ستي پئي پر ان هن ڀانيو ته آئون سمهان ٿي ٿورو آرام ٿي ڪريان پنهنجو جهاڙو ٻهاري ڏئي الائي ڇا ته هو ته ليٽي پئي هن کي ننڊ اچي وئي بادشاهه سلامت آيو يا ٻيو ڪو ماڻهو جيڪو به هو اهو آيو هن ڀانيو ته منهنجي زال ستي پئي آهي هو به سمهي رهيو ويچارو هاڻ ستو پيو ته هاڻي مطلب ته يا مطلب ته ائين هو نه برحق سمجهجي ته عورت آئي اها سمهي رهي هتي مرد ستو پيو هو پرائو پر هن کي خبر ڪونه هئي ڀرسان ڪير ستو پيو آهي پوءِ هاڻ پوء خبر پئي ته هي ته مرد آهي پوء هاڻ ان تي به ويچار ڪجي ڪهاڻي جو مقصد حاصل هو اهو ته اکين ڏٺي ڳالهه تي به اعتبار ويچار ڪجي انهي معنيٰ ۾ اڳ ۾ مون عرض ڪيو جيڪو ته پنهنجو هو جيڪا شهادت ڏئي ٿي ته هي سچو آهي يا منهنجو ڪوڙو ڪوڙو نه آهي يا وغيره ان ۾ مون عرض ڪيو ته ائين ڪونه ٿي چئي ته هي هي جيڪڏهن ڪوڙو هجي ته چئي ٿي جيڪڏهن هي هي سچو هجي ته سچو معنيٰ هن جي ڳالهه سڄي سچ نه آهي جيڪا به چوي ٿو جيڪا سمجهي ٿو اها ڳالهه سچ نه آهي پوء هن ڳالهه ۾ ڪا مطلب ڳالهه رهجي وئي آهي جيڪا هن کي سمجهه ۾ نٿي اچي جنهن جي هن کوجنا نه ڪئي آهي، تحقيق نه ڪئي آهي ۽ هن تي ان تي ويچار نه ڪيو آهي پر هاڻ هن کي ڳالهه ڪا سمجهه ۾ اچي وئي آهي بس هاڻ ان تي هي پيڙهي ٻڌي بيهي رهيو آهي پنهنجو هاڻي جيڪو آهي پر هي ان معنيٰ ۾ هي سچو ناهي.

جيڪڏهن تهمت ٿو هڻي، پاڻ وٽ پاڪستان ۾ سڀ ڪو به ته ٻئي تي تهمت هڻڻ جي لاء تيار ويٺو آهي. سمجهو، مون اهو عرض ڪيو اڳ ۾ مطلب ته گهڻيئي ماڻهو جيڪي لکيل پڙهيل علم وارا مهتمم جيڪي مدرسن جا اهي اهڙا ابتيون سبتيون جيڪي جيڪي انهي مطلب تعزير جو طريقو هجي ته انهي ماڻهو کي وٺي اهي ايترا هزار ڪوڙ هن ٺاهيا فلاڻي فلاڻي سان فلاڻي فلاڻي سان فلاڻي ڀلا ڪوڙا سچا پر هن شاهد ته آڻي جيڪڏهن شاهد نٿو آڻي ته هن کي هر انهي تهمت تي جيڪا اسي درا لڳندا هاڻ اهي مري ويا هوندا سڀئي اهي ماڻهو پر اڄڪلهه به جيڪو روز ويٺا آهن مطلب ماڻهو اهڙيون تهمتون هڻن ٿا ماڻهن تي هاڻي هر هڪ تهمت جي پويان اسي درا پوء هاڻي شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا ۽ ڪڏهن به وري هنن کان شهادت نه وٺو معنيٰ هو ڪوڙ اڳي گورنمينٽ جا برٽش جي گورنمينٽ ۾ به هيو ته هيڪر جيڪو ڪوڙو ثابت ٿي وڃي هليو ته پوء وري ٻيهر پر پوء ته اهڙو ڌنڌو ٿي هليو پاڻ وٽ جو هڪڙو هو لکيو ويچاري عربي جي ڇا آس نالو هن ماڻهو ڪورٽ جو ڪيس هڪڙو لکيو، ان ۾ شاهد ٿو اچي، پوء شاهد هو ڪوڙيون پوڙيون ڏئي ٿو سڄيون، هن کي ڪا خبر ڪونهي ته ڪيس ڇا ٿيو، پر هن کان جيڪو سوال پڇي ٿو، ان جو ٺپ جواب هن بيٺو آهي. لطفي المنفلوطي نالو هن جو پنهنجو عربيء جو انهيء جو انهيء جو ناول هو يا ڊرامو ڊرامو هيو، اهو پنهنجي محمد عثمان ڏيپلائي صاحب اسان جي ترجمو ڪيو. پوء سنڌيء ۾ مطلب ته انهيء پنهنجي نموني سان سنڌ جي ڪورٽ جي لحاظ کان پوء لطفي المنفلوطيء جو نالو ورتائين يا ڪونه ورتائين اها خبر ڪونهي پر پوء لطف انهيء ڪيو پوء اسان وري اهو ڊرامو پيش ڪيوسون ٽنڊو ڄام جي پنهنجي انهيء منجهه ايگريڪلچر ڪاليج هو تڏهن اڃا يونيورسٽي ڪونه هئي انهيء منجهه اسان اهو پيش ڪيوسون محمد يوسف ويدارو پاڻ پنهور جيڪو ڊاڪٽر هو ڊائريڪٽر به اهو هيو ته ايڪٽر به اهو هيو ته پنهنجو پردي کڻڻ وارو به اهو هو ته ڳائڻ وارو به وڄائڻ وارا به ٻيا هئا اسان سان گڏ پوء اسان به اتي اهو کيل تماشو ڪيوسون اهو ان پيش ڪيو هيو پنهنجو وڪيل پنهنجو شاهد آيو هيو جيڪو هن کان سوال پڇي هو جواب بيٺو ڏي هن کي ڪيس جي ڪا خبر ڪونه هئي ته اهو ڪيس ٿيو ڇا آهي سمجهو پوء اهڙي نموني سان ڪيس ڪوڙا هاڻي اسان وٽ مطلب ته جتي ڪٿي هلن ٿا ڪوڙا شاهد کڻيو آڻن، هن کي پنجاهه روپيا ڏبا، هو مطلب بيٺو هوندو ڪورٽ ۾، پنجاهه روپين جي پويان پنهنجو سڄو ڪيس ٺاهي ڏيندو توهان کي ته اهڙا پر هن جي مطلب شريعت جي لحاظ کان اهڙن ماڻهن جي هيڪر جڏهن ثابت ٿي ويو اهڙو ماڻهو ته ڪوڙو آهي ته پوء هن کي ٻيهر وري ڪڏهن به ابدا الله تعالي چيو ڪڏهن به نه ابدا هن جي شهادت قبول نه آهي بس هيڪر ڪوڙو ٿيو اهو ڪوڙو آهي بس. فاولئک هم الفاسقون ۽ اهي ماڻهو جيڪي آهن سي فاسقن منجهان آهن. سواء ان جي هاڻي وري سواء هن جي جيڪو لفظ آهي هتي هاڻي اهو هن ٻنهي ڳالهين تي مطلب ته محيط آهي ته هي جيڪي شاهدي ڏيڻ وارا انهن به پوء پنهنجو الله تعاليٰ کان الا الذين تابوا من بعد ذالک و اصلحوا جن ان کان پوء توبه ڪئي ۽ اصلاح ڪيائون فإن الله غفور رحيم پوء الله تعالي غفور ۽ رحيم آهي هتي به سورت نساء منجه به هن آيت کان پوء شاهدن جي ان کان پوء مطلب جن تي سزا هئي ته جيڪو به الله تعالي بخش ڪرڻ وارو آهي جيڪڏهن اصلاح ڪري ٿو يعني هڪڙو بڇڙو ڪم ٿي ويو هليو ان کان پوء اصلاح ڪري ٿو پوء الله تعالي بخشڻ وارو آهي ان کان بخش گهرجي هاڻي هتي پوء هنن جي متعلق به جيڪو زانيء وارا معاملا هئا، پوء هاڻي هو جيڪڏهن رجم کان بچي ويو ته الله تعاليٰ هن کي بخش ڪندو، جيڪڏهن بخشڻ وارو هوندو، الله تعاليٰ سمجهيو ته بخش ڪيانس ته بخش ڪندو، هن جي مرضي آهي بخش جنهن کي ڪري جنهن کي نه ڪري، مطلب ته هن جي دلين تي آهي پنهنجي ڳالهه جيڪا به. الله تعاليٰ کي خبر آهي ڇا آهي پوء مطلب ته اهو ٿيندو ۽ شاهدن جي معاملي ۾ به الله انهيء ئي نموني سان بخش ڪري ٿو جنهن کي وڻيس تنهن کي الا پر انهن کي بخش ڪندو جيڪي الا الذين تابوا من بعد ذالک و اصلحوا جيڪي توبه ڪن ٿا ان کان پوء ۽ پوء وري اصلاح ڪن ٿا يعني سڌاري سڌري ٿا هلن ۽ سڌارو ڪيائون فان الله غفور رحيم هاڻ ان کان پوء وري پنهنجي زالن واري هاڻ جيڪا ڳالهه ٿي اچي ته ماڻهو زال تي ٿو تهمت هڻي ته هي منهنجي زال جيڪا آهي سا اهڙي آهي ۽ هن مون ڏٺو آهي مون کي خبر آهي هاڻ ها اهو هن ۾ ٿورو وقت آهي اسان کي پر هن ۾ ۾ چئي ٿو والذين يرمون الاز يرمون ازواجهم جو هڻن ٿا تهمت جيڪي پنهنجي پنهنجي زالن تي ولم يڪن لهم شهداء پر هنن وٽ شاهد ڪونهن ڪي الا انفسهم سواء سندن پنهنجي نفسن جي، پنهنجي پاڻ، مطلب هو پاڻ شاهد آهن بس چون ٿا اسين شاهد آهيون اسان اکين سان ڏٺو آهي فشهادة احدهم اربع شهادات پوء هو بالله چار دفعا شهادت ڏئي الله تعاليٰ جي يعني قسم کڻي شهادت ڏئي معنيٰ ان جو مطلب ته اهو سڄو سلسلو ٿيندو ماڻهو گڏ ٿيندا مولوي مولوي جيڪي به جج بج جيڪو به هوندو

آئون سچ ٿو چوان. ۽ پنجون دفعو چيو، والخامسة ان لعنة الله عليه ان ڪان من الڪاذبين ۽ هو قسم کڻندو ته مطلب ته ان تي ان ٿرڊ پرسن ۾ بيان آهي پر هو جڏهن قسم کڻندو ته لفظ استعمال ڪندو ته آئون جيڪڏهن ڪوڙو هجان ڪاذبين منجهان هجان ته مون تي لعنت آهي هو چوندو مون تي پر هتي چيو هن تي لعنت آهي جيڪڏهن هو ڪوڙن منجهان هجي اهو لفظ هتي ڏين ٿيو ويدرؤ هاڻي اهو ته هن قسم کڻي ڇڏيو سمجهو هاڻي عورت جيڪا ڇا ڪندي عورت جي لاء به رستو آهي ويدرؤ عنها انهي کان بچڻ جو رستو عورت وٽ آهي ڪهڙو ڳالهه

پنجون دفعو چوندي جيڪڏهن هي سچن منجهان هجي ته پوء مون تي الله تعالي جي لعنت آهي. هاڻ هتي ڄڻ ڪو فرق ٿي هليو، مون اڳ ۾ ئي پئي چيو ته هو چئي ته ائين، بهرحال ڄڻ اهو ٿيو. پر پهرين چار دفعا چوندي ته هي ڪوڙو آهي، هي ڪوڙو آهي، هي ڪوڙو آهي، جي هي سچن منجهان هجي، هي سچو هجي

الله تعالي جو فضل ۽ رحمت نه هجي ته هاڻي اڳتي ان جو سينٽينس محذوف آهي. محذوف آهي معنيٰ اڳتي الله تعالي ڳالهه ڪونه ڪئي ته ڇا ٿئي ها؟ جيڪڏهن توهان تي الله تعالي جي رحمت ۽ فضل نه هجي ته هوند توهان وڏي مصيبت ۾ پئجي وڃو، توهان تي هوند وڏو عذاب اچي. اهو لفظ جيڪو آهي سو هت محذوف آهي، حذف آهي، اهو چيو ڪونه ويو پر اهو سمجهي وڃو ته ڇا آهي جيڪ. مطلب ته توهان تي الله تعالي جو فضل آهي ۽ رحمت آهي تنهن ڪري الله تعالي وري توهان کي معاف ڪيو آهي ۽ الله تعالي کي توهان کي بخش ڪيو آهي ۽ توهان وري به امّت محمّد ۾ آهيو جيڪڏهن نه ته توهان جا سمجهو پاڙون پٽجي وڃن هليون ۽ توهان تي وڏي مصيبت اچي وڃي هلي توهان ايمان منجهان نڪري وڃو توهان ڪافرن ۾ شامل ٿي وڃو هليا پر توهان تي الله تعالي جو فضل آهي